ຂຶ້ນຢ່າງຖາວອນຕື່ມ 50 ໂດລາຕໍ່ 14 ມື້ ຄື 25 ໂດລາຕໍ່ 7 ມື້ ນີ້ຈະມີຂຶ້ນພາຍຫຼັງເງິນການຄ້ຳຈູນວິກິດໂຄວິດ-19 ໝົດໄປແລ້ວໃນເດືອນໜ້າ ມີນາ 2021 ແຕ່ຄະນະຊຸມຊົນຕ່າງໆເວົ້າວ່າ ລັດຖະບານ Australia ປະຖິ້ມຄົນທີ່ມີຄວາມອ່ອນແ ອ ທີ່ບາງຄົນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກຍາກແຄ້ນທີ່ຈະຢູ່ລອດໃນແຕ່ລະມື້ລະວັນ ມີການກະຕວງວ່າຄົນປະມານ 12 ລ້ານຄົນໃນປະເທດ Australia ກິນເບ້ຍ JobSeeker ແລະ ເງິນການຄ້ຳຈູນໂຄວິດ-19 ຂອງປັດຈຸບັນນີ້ທີ່ໃຫ້ເງິນ 150 ໂ ດລາຕໍ່ 14 ມື້ ອັນທີ່ຈະຈົບສິ້ນລົງໄປໃນວັນທີ 31 ມີນາ 2021 ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະມີການຂຶ້ນເງິນເປັນຫຼັກເປັນແກ່ນໃຫ້ 25 ໂດລາຕໍ່ສັບປະດາ

ແມ່ນການຂຶ້ນໃຫ້ແກ່ເງິນວ່າງງານຫຼາຍທີ່ສຸດຕໍ່ແຕ່ປີ 1986 ເປັນຕົ້ນມາ ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີທີ່ຢູ່ໃນອາຍຸການເຮັດວຽກເຮັດການໄດ້ມີຢູ່ 1,950,000 ຄົນ ທີ່ຈະມີສິດໄດ້ຮັບເງິນທີ່ຂຶ້ນໃຫ້ນັ້ນ ຈາກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ເດືອນ ເມສາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ

but there's 2 million people who either don't have a job or don't have enough ການທີ່ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍເລືອກບັນຍັດ Job Seeker ໃນໄລຍະວິກິດໂຄວິດ-19 ຊີ້ແຈງວ່າພວກເພິ່ນຮູ້ວ່າອັດຕາເງິນສົງເຄາະສັງຄົມແມ່ນນ້ອຍເກີນໄປ ທ່ານ Bandt ເວົ້າວ່າ ຄົນວ່າງງານ ທີ່ມີການຄ້ຳຈູນເງິນໜ້ອຍ ແມ່ນບໍ່ສາມາດຈະເສຍຄ່າການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ພົວພັນກັບການໄປໃຫ້ສຳພາດເອົາວຽກເອົາການ ຫຼື ຄ່າເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະ ຄ່າຕັດຜົມ

ໂຄງການ Job Seeker ທີ່ເຈາະຈົງໃສ່ທຸລະກິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຫາຜົນກຳໄລ ຖືກຕໍ່ຍາວອອກຈົນຮອດທ້າຍເດືອນມີນາ 2021 ແຕ່ກໍມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍກ່ຽວກັບລະບົບດັ່ງກ່າວ Richard Marles ຮອງຜູ້ນຳຂອງພັກ Labor Australia ໃຊ້ເ ວລາການສອບຖາມໃນສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນອົດສະເຕຣເລຍ